ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊອະນຸມັດ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ກັບ 3 ບໍລິສັດຈາກຈີນ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາເຂດເມືອງໃໝ່ ເມືອງທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດໃນແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງແຂວງອຸດົມໄຊ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ກັບ 3 ບໍລິສັດເ ອກະຊົນຈາກຈີນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນການພັດທະນາເຂດເມືອງໃໝ່ ເຂດເມືອງທັນສະໄໝ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດກະສິກຳສະອາດ ໃນແນວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນເຂ ດແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 126 ກິໂລແມັດ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນໃຈກາງຂອງແຂວງພາກເໜືອໃຫ້ໄດ້ ທັງໃນດ້ານຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ການພັດທະນາທາງເສ ດຖະກິດ ການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ທັງນີ້ໂດຍ 3 ບໍລິສັດຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດແຂວງອຸດົມໄຊໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຄື ບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳ ແລະ ບໍລິສັດອາມາຕາ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນທັງ 3 ບໍລິສັດ ກໍກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍຄາດວ່າຈະແລ້ວເສັດ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີແຜນການພັດທະນາລະ ອຽດຕໍ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳພັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ໃນການສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາຕາມແລ ວທາງລົດໄຟນີ້ ອັນທີ 2 ມາ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດອາມາຕະ ໃນການສ້າງໂຕເມືອງໃໝ່ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ລະກະຢູ່ເມືອງໄຊ ລະກະເມືອງຮຸນນີ້ ເຮັດໃດໃຫ້ມັນເປັນເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ ອັນທີ 3 ມານີ້ ພ ວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳ ໃນການສຶກສາສຳຫຼວດການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ພູຫຼັກຄຳ ຕິດກັບຊາຍແດນຈີນ ໂດຍໃນສ່ວນຂອງສັນຍາທີ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຊັ ນກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳນັ້ນ ຈະເປັນການລົງທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊທີ່ມີ 9 ສະຖານີດ້ວຍກັນ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳນັ້ນ ຈະເປັນການພັດທະ ນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ພູຫຼັກຄຳໃນເຂດເມືອງນາໝໍ້ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ເຂດອ່າງນ້ຳຫີນ ຢູ່ເຂດເມືອງໄຊ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກວ້າງກວ່າ 3,000 ເຮັກຕາ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດອາມາ ຕານັ້ນ ຈະເປັນການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານກວ່າ 5,000 ເຮັກຕາ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບໍລິສັດຈີນອີກເຖິງ 10 ລາຍ ທີ່ໄດ້ເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ ວມ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໂຮງແຮມ ບ້ານພັກ ຮ້ານອາຫານ ໂຮງໝໍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຊຸດ ຢູ່ໃນບັນດາເຂດພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ອີກດ້ວຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະ ນະໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເພື່ ອຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າເວນຄືນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງເຫຼືອ 242 ລາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຈາກຈີນໄດ້ແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 16 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເຈລະຈາຕົກລົງກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ບໍລິສັດຈີນຢ່າງຄົບຊຸດໃຫ້ໄວທີ່ ສຸດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກະທົບປະຊາຊົນ 4,411 ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນເຂດ 13 ເມືອງ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປຸ ກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກ ລວມກັນ 900,000 ກວ່າຕົ້ນ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ລັດຖະບານໃນລາວ ລະບຸວ່າ ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນການປະເມີນລາຄາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍສູງກວ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບ ຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ມີການຈ່າຍຈິງພຽງແຕ່ 137,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ດິນທີ່ເປັນຈິງເຖິງ 10 ເທົ່ານັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA